SBS Audio is supported by advertising. ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio. ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ລາວເຮົາມີເສິກມີເສືອ ຂ້າຟັນຫັ່ນແທງກັນເອງ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕ່າງປະເທດ ອັນເນື່ອງມາຈາກເສິກສົງຄາມຫວຽດນາມ ທີ່ເປັນສົງຄາມເຢັນລະຫວ່າ ງຄ້ອນກັບກ່ຽວ ແລະ ໂລກເສລີທີ່ມີສະຫະລັດອາເມລິການຳໜ້າ ຝ່າຍລາວເສລີອ້າງວ່າ ພວກລາວສັງຄົມນິຍົມຄອມມູນິດຫົວເປັນແກວແອວເປັນລາວ ມາປຸ້ນຈີ້ຜືນແຜ່ນດິນລາວໃຫ້ແກ່ແກວຫວຽດນາມເໜືອ ມີ ຄວາມສະດວກສະບາຍສົ່ງກຳລັງຖົມທະຫານ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ລົງໄປທຳເສິກສົງຄາມຢູ່ໃນປະເທດຫວຽດນາມໃຕ້ ຝ່າຍຄອມມູນິດຊ້ຳຜັດວ່າ ຝ່າຍພະລາຊະອານາຈັກລາວ ແມ່ນຝ່າຍລາວຂາຍຊາດໃຫ້ແກ່ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈັກໃຜເປັນໃຜ ຈັກວ່າອັນໃດເປັນແນວໃດ ແຕ່ຮູ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າລາວເຮົາຕາຍຢ່າງມາກມາຍ ຖ້າບໍ່ຕາຍ ໂຊກຮ້າຍແດ່ກໍເປັນພໍ່ໝ້າຍແມ່ໝ້າຍ ຄອບຄົວຍາດຕິພີ່ນ້ອງພັດພາກຈາກກັນ ເ ປັນລູກກຳພ້າກຳພອຍ ແລະ ຫຼື ຄົນເສຍອົງຄະຢ່າງມາກມາຍ ນັ້ນລະເປັນແນວນັ້ນ ແຕ່ສົງຄາມໃນກຸ່ມອາຣັບ ຄືຝ່າຍໜຶ່ງມີສະຫະລັດອາເມລິກາໜູນຫຼັງປ້ອງກັນໄວ້ ແລະ ອີກຝ່າຍໜຶ່ງມີປະເທດອີຣານເປັນພະລັງ ວັງຊາອູ້ມຊູຮອບດ້ານໄວ້ ແມ່ນຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງນອງເລືອດ ໂດຍໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນມາແລ້ວດົນນານເຕີບ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ບ່ອນຂຸດກັ່ນນ້ຳມູກນ້ຳມັນຂອງປະເທດຊາອຸດີອາຣາເບຍແຫ່ງໜຶ່ງ ຖືກຖະຫຼົ່ມໂດຍຍົນໂ ດຣນຫຼາຍຄັນ ຈົນວ່າເສຍຫາຍໜັກ ການກະທຳນີ້ມີເຜົ່າອາຣັບຮູຕີ ອ້າງວ່າເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໄດ້ວາງລວດລາຍສີມືຂອງຕົນອອກມາ ຄົນອາຣັບຮູຕີໃນປະເທດເຢເມນ ຕໍ່ສູ້ກະທຳເສິກສົງຄາມກັບປະເທ ດຊາອຸດີອາຣາເບຍ ນີ້ແປວ່າປະເທດເຢເມນສົງຄາມກັນກັບປະເທດຊາອຸດີອາຣາເບຍ ແຕ່ສະຫະລັດອາເມລິກາອ້າງວ່າ ມັນແມ່ນປະເທດອີຣານເປັນຜູ້ຈູ່ໂຈມຕີນັ້ນ ທັງນຳເອົາຫຼັກຖານມາກມາຍມາສະແ ດງໃຫ້ຊາວໂລກຮູ້ເຫັນ ພາຍຫຼັງການຈູ່ໂຈມຕີນັ້ນແລ້ວ ຕະຫຼາດນ້ຳມູກນ້ຳມັນມີບັນຫາໜັກ ນີ້ຮູ້ເຫັນໄດ້ງ່າຍດາຍ ເພາະລາຄານ້ຳມູກນ້ຳມັນທີ່ເຮົາຊື້ໃສ່ລົດເຮົາຕາມປ້ຳນ້ຳມັນຕ່າງໆ ແພງຂຶ້ນແລ້ວມາກມາຍ ເຕີບ ເພາະໂລກນີ້ຂາດເຂີນນ້ຳມູກນ້ຳມັນ 5 ເປີເຊັນ ສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າວ່າ ຕົນຈະປ່ອຍນ້ຳມັນສຸກເສີນຂອງຕົນອອກມາແກ້ໄຂການຂາດນ້ຳມູກນ້ຳມັນ 5 ເປີເຊັນນັ້ນ ແຕ່ລາຄານ້ຳມັນຕາມປ້ຳນ້ຳມັນ ຕ່າງໆ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີແມ່ນແພງຂຶ້ນແລ້ວ ແລະ ໃນຕ່າງປະເທດກໍເປັນເຊັ່ນດຽວກັນ ແລະ ນອກນັ້ນຕະຫຼາດໂລກກໍເຫັນວ່າ ລາຄານ້ຳມູກນ້ຳມັນ ເຊັ່ນນ້ຳມັນດິບກະໂດດຂຶ້ນມາກມາຍແລ້ວ ຜູ້ຊ່ຽວຊາ ນໃນດ້ານນ້ຳມູກນ້ຳມັນ ແລະ ເສດຖະກິດທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ຄົນຂັບລົດໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຈະໄດ້ຊື້ນ້ຳມັນຈາກປ້ຳນ້ຳມັນຕ່າງໆ ໃນລາຄາແພງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໂດຍທີ່ວ່າລາຄານ້ຳມັນທີ່ແພງຂຶ້ນນັ້ນຈະປູດ ຂຶ້ນ ເປັນໄລຍະຍາວນານຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງດ້ວຍ ການຈູ່ໂຈມຕີບ່ອນຂຸດນ້ຳມູກກັ່ນນ້ຳມັນໃນປະເທດຊາອຸດີອາຣາເບຍ ທີ່ມີບໍລິສັດ Aramco ເປັນເຈົ້າຂອງ ແມ່ນວ່າຄົງເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ຂາດເຂີນນ້ຳມັນ 5 ເປີເຊັນ ໂດຍທີ່ວ່ າລາຄານ້ຳມັນດິບໃນລາຄາຂາຍສົ່ງຈະທະວີຂຶ້ນ 50 ເປີເຊັນ ສຳລັບຕໍ່ແຕ່ລະກະຖັງ Scott Phillips ຜູ້ນຳການໝູນເງິນໝູນຄຳ ຂອງການແນະນຳການໝູນເງິນ ນະທີ່

ກ່ອນນີ້ ແອງກັສ ເທເລີ ລັດຖະມົນຕີຊັບພະຍາກອນອົດສະຕຣາເລຍ ກົດໄວ້ຄວາມສ່ຽງທີ່ຄົນຂັບລົດໃນປະເທດນີ້ຈະເຈັບແສບຍາກແຄ້ນກ່ຽວກັບລາຄານ້ຳມູກນ້ຳມັນ ທ່ານກົດຄວາມສ່ຽງນີ້ໄວ້ເມື່ອທ່ານໂອ້ລົ ມກັນກັບ ABC ໃນວັນຈັນທີ 16 ແລ້ວນີ້ ໂດຍຊີ້ແຈງວ່າມັນບໍ່ແຈ່ມແຈ້ງກ່ຽວກັບການນາບຂູ່ຊັບພະຍາກອນນ້ຳມັນໃນທັນທີທັນໃດ ທ່ານເວົ້າວ່າໃນໂລກນີ້ມີນ້ຳມັນການຄ້າມາກມາຍ

the real issue is the medium and long term issue if this becomes an ongoing challenge for global ສະຫະລັດອາເມລິກາເວົ້າອອກມາແລ້ວວ່າເພິ່ນຍິນດີຈະປ່ອຍນ້ຳມູກນ້ຳມັນດິບຂອງສະຫະລັດອອກມາ ເພື່ອແກ້ໄຂທີ່ໂລກນີ້ຈະຂາດເຂີນນ້ຳມັນຍ້ອນການຈູ່ໂຈມຕີປະເທດຊ າອຸດີອາຣາເບຍນັ້ນ Fueltrac ຕິດຕາມສັງເກດເບິ່ງລາຄານ້ຳມັນຂາຍສົ່ງຂອງໂລກນີ້ ແລະ ລາຄານ້ຳມັນທີ່ຄົນອົດສະຕຣາເລຍຊື້ກັນຈາກປ້ຳນ້ຳມັນໃນທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ

10 ຫາ 12 ເຊັນຕໍ່ລິດໜຶ່ງ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມີນ້ຳມັນພຽງພໍ ແລະ ມີນ້ຳມັນດິບພຽງພໍສຳລັບປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເຖິງ 28 ມື້ 28 ມື້ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ຕ່ຳຕ້ອຍ ຫຼືວ່ານ້ອຍກວ່າໄດ້ ທີ່ຕາມຫຼັກການສາກົນ ບັນດ າປະເທດຕ່າງໆຕ້ອງມີນ້ຳມັນໄວ້ເຖິງ 90 ມື້ ເພື່ອເມື່ອມີການສຸກເສີນ ພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເງື່ອນໄຂອັນໄດ້ຜົນ ສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນດ້ານນ້ຳມູກນ້ຳມັນ ແລະ ມັນຈະບໍ່ເປັນສິ່ງທີ່ກະ ຕຸ້ນນ້ຳມັນອົດສະຕຣາເລຍເອງ Andrew Wilkie ຜູ້ແທນລາຊະດອນສະພາສູງອົດສະຕຣາເລຍທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບພັກໃດໆ ເວົ້າວ່າ ມັນເປັນການທ້າທາຍເພື່ອສະເໜີແຜນການນັ້ນວ່າແມ່ນເງື່ອນໄຂເພື່ອແກ້ໄຂເມື່ອທີ່ມີການອີງ ໃສ່ຄວາມຈົບດີ ແລະ ບໍ່ມອງເບິ່ງຢ່າງຖືກຕ້ອງການຂາດເຂີນນ້ຳມູກນ້ຳມັນ ຂັ້ນໂລກ ແຕ່ເຖິງຈະເປັນດັ່ງນັ້ນກໍຕາມ ແມ່ນວ່າທ່ານຜູ້ໃດໃຊ້ລົດທີ່ແລ່ນແກັສ LPG ຫຼືແກັສແນວໃດກະຢ່າ ຫຼືວ່າລົດທີ່ແລ່ນໂດຍໃຊ້ນ້ຳມັ ນ ແລະ ໄຟຟ້າຈາກໝໍ້ໄຟ ແມ່ນວ່າຄົງຈະໄຄແດ່ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ